ڪرڻ جيڪي گهرن ملي. دنيا جي جهان ۾ ٻانهو الله جي مشيت تي هلي ان جي مرضي تي هلي آخرت ۾ وري الله تبارڪ وتعاليٰ ٻانهي کي پنهنجي نعمت عنايت ڪري اهو هڪ عجيب سودو آهي قدرت جو دنيا جي جهان ۾ ٻانهو رب جي مرضي تي آخرت جي جهان ۾ وري رب ٻانهي جي مرضي کي پورو ڪري وري عنايت آهي الله تعالي جي ان کان وڌيڪ به ڇا کپي انسان کي

هي ٻئي هڪڙي وڏي ڪم جي لاء معمولي رعايتون به نٿا ڪن جو رعايت جو سبب به بيٺو آ. هيڏو جو هڪڙو خزانو ڪنهن قوم کي ملي وڃي وڏو دولت ملڪيت ملي وڃي جي عتبي به هنن کي چيو ته يا جيڪڏهن بادشاهه هئا ته پوء ته دنيا ۾ عزت ٿيندي اسان جي.

ته توهان ملڪ جا بادشاهه بڻجي ويندؤ، دنيا جي جهان ۾ آخرت جا مهندار ٿي پوندؤ، آخرت ۾ جنتون، نعمتون، رضائون رب جون. ايڏي ڪم جي لاء هيتري رعايت به ڪانهي توهان وٽ، ٻي ته مزدوري ڪانه ٿي کپي هن جي، مفت صرف تابعداري ڪري چوڻ وٺو، قل لا اسالڪم عليه اجرا الا الموده في القربيٰ، مگر محبت، مٽيء ۾ محبت مٽيء ۾ ٻيو ڪجهه نه. ان منجهان مقصد هي آهي ته وڏو نفعو ٿيندو. ماڻهو جڏهن توحيد تي اچي ويندو نه توحيد کان تعليم لازمي توحيد وارو ماڻهو ڄٽ نه رهندو آهي. هن کان وڌيڪ ٻي ڪهڙي ڳالهه جو الله جي معرفت مليس؟ پوء لازمي طرح اهو ڪندو، ڳالهه ٻين سان اڳ ۾ پنهنجن مائٽن کي ٻڌائيندو. معنيٰ اسان جي هن پروگرام ۾ پهرين هدايت تعليم جي آهي. مٽي مائٽي ۾ تعليم توحيد جي ڏينداسين، دين سيکارينداسين. رشتن جا ۽ تعلقات، معاملا، اٿڻ ويهڻ سڀ سٺي نموني ديني تعليم، صله رحمي جي لاء هن ۾ وڌيڪ عنايت آهي، تنهنڪري مان توهان کان گهران ٿو ته مون سان محبت ڪريو.

معنيٰ هڪڙي فطري محبت آئي آهي ته مٽي مائٽي ۾ انسان جي اها روايت هڪڙي معنيٰ اها عام رواجي سڌي سنئين قرآن جي معنيٰ پروگرام جي لحاظ سان جيڪو مٿيون پروگرام آهي ان ۾ اها اچي وئي روايت هڪڙي حضرت ابن عباس کان اچي ٿي القربيٰ جو مطلب انهن هي چيو آهي ته تان

جيئن ته انهي ۾ ڄڻ سفارش ڪئي ٿي وڃي. جيئن حق قرابت جو مسئلو آهي، انهن ڪمن ۾ جيئن توهان هڪٻئي جو خيال ڪندا آهيو،

هڪڙا حاڪم هوندا، ٻيا محڪوم هوندا، هڪڙا امير هوندا، ٻيا غريب هوندا، هڪڙا مزدور هوندا، ٻيا سيٺ هوندا. ائين ٿيندو؟ جيڪڏهن اهو برابر هجي ها ته پوء دنيا ۾ يا ته سڀ گڏها هجن ها يا سڀ ڏاند هجن ها يا ڍور هجن ها. جيڪڏهن ماڻهو پنهنجي صلاحيت ۾ برابر هجن ها. الله تعاليٰ حيوانن جي جنسن ۾ هڪڙا ڪم وارا ڪيا آهن، ٻيا ڪهڙي خيال جا ڪيا آهن، ٻيا ڪهڙي خيال جا ڪيا آهن، هڪڙا حلال ڪيا آهن، ٻيا حرام ڪيا آهن.

ومن آياته خلق السماوات والارض الله جي آيتن منجهان پيدا ڪرڻ آسمانن جو به آهي زمين جو به آهي وما بث فيهما من دابه ۽ انهن ٻنهي جي اندر آسمان زمين ۾ جانور به پيدا ڪيا اٿئي جيڪي مٿي اڏرن ٿا ڄڻ آسمان ۾ آهن يا ملڪوت انهن کي ويا ٿي آهي

ڌاريندڙ قسم جي رعايت ٿيل آهي. اهي مصيبتون به خاص انداز سان نازل ٿيل آهن. جيئن نعمت آيل آهي تيئن تيئن نقمت به آيل آهي. جيئن سڪر آيل آهي تيئن ڏڪر به آيل آهي. جيئن پاڻي آيل آهي تيئن قحط به آيل آهي. جيئن صحت آيل آهي تيئن مرض به آيل آهي. سڀني ۾ الله تعاليٰ ائين رکيو آهي. اهو خدا جو قانون آهي هڪڙو. سو ائين رب تعاليٰ انتظام دنيا جو ڪري ڇڏيو آهي تنهن ڪري اهو سڀ توهان جي هٿن جي ڪئي آهي جيڪڏهن ڪا نقصان غلطي وغيره توهان جي ڪنڌ ۾ ٿي پوي ته پوء توهان بد پرهيزي ٿا ڪريو غلطي ٿا ڪيو ويعفو عن ڪثير اڃا ته الله تعاليٰ ڪيترو معاف ٿو ڪري. جيڪڏهن توهان جي طبعيات ۾ رب تعاليٰ توهان جي غلطين کي معاف نه ڪري ته جيڪر تباهي ٿي وڃي، الائي ڪيڏو ملڪ ۾ فساد اچي وڃي. وما انتم بمعجزين في الارض. توهان زمين ۾ ڪنهن کي عاجز ڪندڙ ناهيو.

خلافت ڪبريٰ ان جو پروگرام هيٺ ڏنل آهي جيڪو اٺٽيهين آيت کان وٺي هلي ٿو اڃا هينئر اسان اڪٽيهين پيا پڙهون انتظاميات جيڪي آهن قدرتي انهن جو بيان ومن آياته الله تعاليٰ جي قدرتن کان هي به آهي نشاني

جو ڪيڏي ساري دولت ڏئي ڦٽي ڪيئي اسان جي وفات جي وقت ۾ هزار هزار روپيا قرض پنهنجي مٿان ڇڏي ويو والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون جڏهن هن کي بغاوت پهچي ته هي نصرت ڪن حضرت علي ڪرم الله وجهه هن جي آڏو بغاوت ٿي نصرت ڪئي هن جي خارجين وغيره جا وڏا فتنا ملڪ ۾ پيدا ٿيا الله جي دين جي مدد ڪئي بدلو ورتو هنن کان خارجين کي مارائي جن ٿي بي فرماني ڪئي شاهه صاحب جن هن کي ازالة الخفا ۾ انهيء معنيٰ تي حمل ٿا ڪن

انما السبيل علي الذين يظلمون الناس جيڪي ماڻهن تي ظلم ڪندا پوء ٻه طبقا ٿي پيا هڪڙا انهن ۾ چڱا ٿيا ٻيا انهن ۾ چڱا نه ٿيا اهڙي طرح بنو عباس ۾ هڪڙا چڱا ٿيا ٻيا چڱا نه ٿيا الله تعالٰي هن ٻنهي کي تقسيم ڪئي هاڻي اڳتي مٿي خلافت راشده جو بيان هو مڪمل هئي ان ۾ تقسيم ڪانه آئي انهن ۾ هڪڙا چڱا ماڻهو هيا ٻيا چڱا ماڻهو نه هيا

اهو الله تعاليٰ جو شان هو سڄو جو تو تي قرآن نازل ڪيائين، دين آيو. شريعت ۽ ايمان آيو، قرآن شريف نازل ٿيو، وعدو وعيد آيو، حدون احڪام آيا، مسئلا مسائل بيان ٿيا. الله تي اعتقاد ملائڪن تي، ڪتابن تي، رسولن تي وغيره ٻيو ٽيو سڀ اهو تفسير رب تعاليٰ فرمائي ٿو توکي خبر ئي ڪانه هئي.

انڪ لتهدي الي صراط مستقيم تون ماڻهن کي سڌو رستو ڏيکارين صراط الله الله جو سڌو رستو الذي له ما في السماوات وما في الارض جنهن الله جي بادشاهي آسمان زمين ۾ آهي الا خبردار الي الله تصير الامور سڀ ڪم رب ڏي موٽي ٿا اچن ڦري الله جي حوالي سڀئي ڪم جيئن شروعات انهن ڪمن جي الله تعاليٰ ڏي آ تيئن نتيجو به انهن جو الله تعاليٰ ڏي آ مطلب اهو ٿيو وڃي توهان جي زندگيء جو عمل جو جيئن شروعات رب جي پاسي کان آهي تيئن نتيجو به ڏيان

الله تعالي توهان کي سهولت ڏني آهي قرآن جي سمجهڻ جي، نبي توهان جي قوم جو قرآن توهان جي زبان ۾، ان کان بعد اڃا به جيڪڏهن توهان پنهنجي ضد ۽ هٺ ڌرمي تي رهندؤ ته پوء توهان جي لاء انتهائي ان ۾ نقصان آهي ۽ خرابي آهي. اها هڪڙي تنبيهه آهي ۽ ساڳئي وقت الله تبارڪ وتعالي انهن کي اها ڳالهه به سمجهائي ٿو. ته اڳين جن ماڻهن انبياء ڪرام جي حقارت ڪئي آهي ۽ غفلت ڪئي آهي سي تباهه ٿي ويا آهن هي جيڪا تعليم آهي سا ابراهيم عليه السلام جو ورثو آهي توهان ابراهيم عليه السلام جي اولاد آهيو ورثو نبي ڇڏيندا آهن دين اهو دين توهان جي ورثي ۾ تجديد سان تاڪيد سان توهان وٽ اچي پهتو آهي تنهن ڪري توهان ڪوشش ڪريو ته جيئن توهان جو ڪلمو باقي رهي ۽ توهان جي تهذيب محفوظ رهي ۽ توهان جي نشأت جو ثمرو نڪري توهان جي نشأت جو ثمرو نڪري اهو آهي حضرت مولانا سنڌي رحمت الله عليه جو هن سورت جي متعلق مضمون والڪتاب المبين قسم آهي ان ڪتاب جو جيڪو واضح ۽ چٽو ڪتاب آهي صاف مضمون آهي. انا جعلناه قرآنا اسان هن کي قرآن ڪيو آهي معنيٰ قرآن مبين ڪري لاٿو آهي عربيا عربي ۾ ۾ موڪليو آهي لعلکم تعقلون ته جيئن توهان عقل ڪريو ۽ هن کي سمجهو قرآن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريو معاني کي سمجهو مطلب کي جيء ۾ هنڊائي عمل ڪريو انه في ام الڪتاب هي قرآن شريف جو جيڪو مرڪز آهي جتان آيو آهي اهو لوح محفوظ ام الڪتاب ام جي معنيٰ مرڪز هوندي آهي، جي ام جي معنيٰ ماء هوندي آهي، اولاد جو اها به مرڪز هوندي آهي. سڀ ٻار انهيء ڏي متوجهه ٿيندا آهن. تنهنڪري دنيا جا جيڪي به هدايت جا پروگرام ۽ ڪتاب آيل آهن يا لهن ٿا، سڀ انهن جو مرڪز اهو لوح محفوظ آهي، جو جنهن جو ثبوت الله تبارڪ و تعاليٰ وٽ قرآن پاڪ جي ڪيترين جاين تي معلوم ٿئي ٿو ته اهو رب تعاليٰ وٽ هڪڙو دفتر آهي. لدينا، الله فرمائي ٿو ته اهو اسان جو هڪڙو ام الڪتاب آهي، لوح محفوظ اسان وٽ. ۽ لعلي حڪيم، اهو تمام بلند آهي، تمام مضبوط آهي، لوح محفوظ، تمام مضبوط، تمام بلند. ايڏي هڪڙي ڪتاب ۾ ان جو مضمون آيو آهي. عجيب شان اسرار هن ۾ تمام عظيم اشرار اسرار هن ۾ آهن. بلند مرتبي جو ڪتاب، تحريف کان، تبديل کان، خيانت کان محفوظ. مستحڪم جو مطلب اهو آهي. دلائل هن جا ۽ برهان تمام مضبوط، احڪام هن جا غير منسوخ، ڪو به حڪم الله جي حڪمت کان خالي ناهي، هي جدا شيء آهي ته اسان جا دماغ ان حڪمت تائين نه پهچن، اسان تابعدار حڪم جا آهيون حڪمت جا ناهيون، ڇو ته بسااوقات حڪمت مسئلن جي معلوم نه ٿيندي آهي. هي ته الله جو حڪم آهي پر دنيا جي بادشاهن جي حڪمن جي حڪمت معلوم نه ٿيندي آهي اتي ماڻهو عمل ڪندو آهي حڪمت نه پڇندو آهي هتي الله تبارڪ وتعاليٰ جي احڪام جي حڪمت معلوم ڪرڻ جي شرط تي جيڪڏهن ڪو عمل ڪري اهو حڪمت جو تابعدار چئبو خدا جي حڪم جو تابعدار نه چئبو حڪم جي تابعداري بندگي آهي حڪمت جي تابعداري بندگي ناهي تنهن ڪري قرآن جي حڪم جو تابعدار ٿبو جي بندگي ڪرڻي آهي ته ائين ئي باقي اها حڪمت معلوم ٿئي ته الحمدلله جي نه معلوم ٿئي ته پوء عقيدو آهي ته قرآن جو حڪم آهي افنضرب عنڪم الذڪر صفحا ڇا اسان توهان کان ذڪر نضرب معني نترڪ توهان کان توهان جي نصيحت کي اسان ڇڏي ڏيون جيڪڏهن توهان کي اعتراض آهي ته پوء اسان نصيحت ڦٽو ڪريون

ڪو ڪتاب نه آيو الله تعالي فرمائي ٿو ته اسان هنن جي آباءڪم اولين ڏي به ڪونه موڪليو آهي قرآن پاڪ ته پوء هي اڳين ڪافرن جي طريقي سان ڇو ٿا هلن اهو هڪڙو سوال آهي جڏهن انهن جي رسم رواج جي خبر به نه آهن پوري انهن رسولن سان جيڪي مقابلا ڪيا انهن مقابلن جي به ايڏي خبر ڪانهي ڪا سو اصل ڳالهه هي آهي ته ڪفر جي طبع هڪڙي آهي ضلال ۽ گمراهي جي طبع هڪڙي آهي

۽ اڳين جو مثال گذري چڪو آهي ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمائي ٿو جعلناه مثلا اسان انهن کي توهان جي لاء مثل ڪري ٻڌايو آهي معنيٰ اهي توهان جي لاء وقت جي آهر واقع واقعات جي بيان جي حيثيت رکن ٿا جو توهان انهن قومن گمراهن جا ڪڏهن ڪڏهن پاڻ ۾ قصا ڪندا آهيو اها ڳالهه جيڪا ٿي پئي آهي ته توهان جي آڏو ظاهر ضرور آهي

فانشرنا به بلدة ميتا پوء اسان پيدا ڪياسي، اڀارياسي، انهي سان ڳوٺ مئل، غير آباد علائقا آباد ڪياسي اها معنيٰ نشر چئبو آهي اڀارڻ کي، اٿارڻ کي، هتي مراد آباد ڪرڻ جي آهي ڪذالڪ تخرجون اهڙي طرح توهان کي به ڪڍيو ويو معنيٰ ته ائين توهان به مرده جسمن منجهه جان وجهي توهان کي ائين اٿاريو ويندو قبرن منجهان جڏهن اهو وقت ايندو ته. ائين ناهي ته توهان کي نه اٿاريو ويندو، مطلب ته توهان جي زندگي به ساڳي انهيء نموني آهي جيئن ٻج سلا گاهه اوڀڙ زمين ۾ سيني ۾ اندر پيا هوندا آهن پوريا مٿون مينهن جي ڇاٽ ڏيندا آهيون ته پوء اهي نڪري پوندا آهن آبادي اچي ويندي آهي سبزي ملڪ ۾ ساري پوکون وڻ ٿي ويندا آهن ائين رب جو حڪم آهي اهو تڪويني اهڙي طرح الله جو هڪڙو حڪم ايندو توهان جي مٿان تخليقي جو ٻيهر تهان کي اٿاري کڙو ڪبو. اهو نشان آهي وڏي ۾ وڏو بعث بعد الموت جو وڏي ۾ وڏو نشان آهي اهو. والذي خلق الازواج ڪلها اهو الله جنهن پيدا ڪيا هر شيء جا جوڙا دنيا ۾ جيتريون شيون آهن ان مخلوق ۾ متماثل ۽ متقابل انواع آهن چڱي جي مقابل ۾ بڇڙي ڪسو اهو ته وڏو تقابل آهي ان کان ته ڪا شيء آزاد ڪانهي جيڪڏهن ڀلي شيء انهي جنس ۾ ڀلي جو وڏي ۾ وڏو هڪڙو اکر آهي

ڇو ته انعام پويون جمع آ، تنهن ڪري عطف منجهه سمجهه ۾ اچي ٿو مراد، ۽ ٻيو ته جعل لڪم آ، هڪڙي ماڻهو جي لاء گهڻيون ٻيڙيون ڪو نه، ساري دنيا کي ئي حڪم آ، تنهن ڪري ٻيڙيون به گهڻيون، ماڻهو به گهڻا، جانور به گهڻا، ما ترڪبون جن تي توهان سواري ٿا ڪيو. لتستووا عليٰ ظهوره جيئن توهان چڙهو انهن جي پٺين تي، پٺين تي چڙهي ۽ سواري ڪيو. جيئن الله تبارڪ وتعاليٰ. توهان کي اهي سڀ شيون عطا فرمايون آهن، انهن ۾ به ساڳيون ڍليون ڀليون، ڪي تکيون، ڪي ڍريون، ڪي اچيون، ڪي ساديون، جيئن رب تبارڪ تعاليٰ هر قسم جي اندر جوڙا جوڙا ڪيا اٿيئي، انهن ۾ به گرمي ۽ سردي، رات ۽ ڏينهن، نر ۽ مادي، مٺو ۽ ڪؤڙو، اهڙيء طرح سان ڀلو ۽ ڍلو، سوارين ۾ به ائين، ڪي وڏيون، ڪي ننڍيون، ڪي تکيون، ڪي ڍريون، ڪي اچيون، ڪي ساديون. اهي سڀ ازواج آهن. ثم تذڪروا مقصد ساڳيو آهي. انهن شين منجهان مقصد ساڳيو آهي رڳو فرق آهي ظرافت جو ثم تذڪروا نعمت ربڪم پوء توهان الله جي نعمت کي ياد ڪريو انهن جي پٺيء تي ويهي سولا ٿي پوء خشڪيء ۾ چوپاين تي چڙهو درياء ۾ توهان ڪشتين تي چڙهو پوء سائين هلي ۽ الله تعاليٰ جي نعمت کي ياد ڪريو ته رب سائين اسان کي احسان ڪيو جو هيڏي اسان کي سهولت ڏئي هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي لم تڪونوا بالغيه الا بشق الانفس هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي ڪونه پهچي سگهو ها مگر وڏي نفس جي محنت ۽ جفاڪشيء سان تمام تڪليف کان پوء توهان ڪهڙو ها اتي پهچو ها اذا استويتم جڏهن توهان ويهو پوء چئو سبحان سبحان الذي پاڪ آهي اها ذات الذي سخر لنا هذا جنهن اسان کي وس ۾ ڪري ڏني هي شيء فرمانبردار ڪري ڏني ۽ وس ۾ ڪري ڏني ذلل لنا هذا هذا المرڪوب واخضعه لنا اسان کي مرڪوب جهڪائي ڏني اسان کي فرمانبردار ڪري ڏني نه ته اسان کي ڪٿي هئي اها طاقت جو انهن شين کي پنهنجي قبضي ۾ آڻيون ها ڇو ته الله تعاليٰ اهي پيدا ڪيون آهن پيدا ڪري وري اسان جي هٿ ڏنيون آهن وانا اليٰ ربنا لمنقلبون ۽ بيشڪ اسان پنهنجي رب ڏانهن ڦري ويندڙ آهيون معنيٰ اها آهي ته وري اسان کي جهڙي طرح هتي پنهنجي مقصد ۾ ڦري ڪم ڪاري لاء گهر اينداسي ۽ اهو اسان جي موٽڻ جو مقام آهي جو انهن شين تي سواري ڪري اهڙي طرح هي اسان جو جيڪو جسم آهي اهو جسم اسان جي روح جي سواري آهي، جيئن اسان کي الله تعاليٰ هنن سوارين تي چاڙهي ٻاهر گهمائي ڦيرائي هتي گهر ۾ ٿو پهچائي، اهڙي طرح رب تعاليٰ اسان جي روح کي هن سواريء تي سوار ڪري موٽائي وري انهيء جاء تي پهچائيندو. انا اليٰ ربنا لمنقلبون ان جي مشابهت ۽ مماثلت انهيء طرح سان ٿي ٿئي، مناسبت انهيء آهي انهيء وظيفي جي ته انسان جو پنهنجي ساڳي مستقر تي موٽي اچي. ته انهي جي لاء اها ئي مناسبت آهي جو ماڻهو سوارين تي چڙهندو آهي، چڙهي، گهمي ڦري هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي اچي يا وري هڪڙي تسخير ئي جو پنهنجي مرڪز تي اچي موٽي پهچي، ائين ئي انسان به پنهنجي هن جسم جي سواريء تي روح کي چاڙهي، گهمائي ڦيرائي وري ساڳي جاء تي اچي پهچندو. انا الي ربنا لمنقلبون جي معنيٰ اها آهي يعني سفر هن دنيا جي سفر کان آخرت جي سفر تي ئي پهچنداسين.

ڪارساز مالڪ قدرت جو ۽ انهي الله تعاليٰ جي لاء ڪنهن جي ٻانهن هجڻ جو جزو بڻايو اٿن، بعض خدا جو کڻي ڪيائون انهن کي. الله تعاليٰ بعضيت کان، جزويت کان پاڪ آهي. ڪل جز ته هن جو پيدا ٿيل آهي. بجاء هن جي جو رب جي نعمتن جي سڃاڻ ڪن ها، شڪر ڪن ها، صريح ناشڪري ۽ صريح شرڪ ۽ ڪفر ۽ گستاخي.

غم ۽ غيظ سان، ڪظيم بمعنيٰ حزين، ڪظيم بمعنيٰ حزين، حزن، ڏک، هي حالت آهي. معنيٰ رب تعاليٰ انهن جي گستاخيء جي انتها ٿو ٻڌائي. اومن ينشأ في الحلية، ڇا جيڪو شخص جو پاليو وڃي، نشو ڪيو وڃي، پرورش ڏنو وڃي زيورن ۾، اها ٿي نياڻي ڌيء، وهو في الخصام، اهو جهڳڙي ۾ به غير مبين، پورو بيان نه ڪندڙ، عورت جي طبعي ڪمزوري، ڇا اهو.

يعني صحائف اعمال ۾ هن وقت ۾ شاهدي لکيل آهي قيامت ڏينهن مطالبو ٿيندو ته ثابت ڪريو ان ڳالهه کي ويسئلون پڇيا ويندا قيامت ڏينهن قالوا لو شاء الرحمان چيو جيڪڏهن الله تعالا گهري ها ما عبدناهم تقدير سان اعتراض تقدير سان اعتراض اهو ڪيئن ته اسان جو هي ڪم ڪريون ٿا الله تعالا کي ڇڏي عبادت ٿا ڪريون انهن شين جي يا الله سان گڏ انهن جي عبادت ٿا ڪريون ۽ انهي ۾ ڏسو ته اسانجو وقت به ڪو خراب ڪون ٿو گذري

جهلي نٿو خدا پر اها جهل هنن کي ناهي سمجهه ۾ آيل ام آتيناهم ڪتابا من قبله ڇا هنن کي اڳي اسان ڪو ڪتاب ڏنو آهي فهم به مستمسڪون جو انهي کي مضبوط ڪري جهليو آهي استمساڪ معنيٰ مضبوط ڪري جهلڻ ضابطي ۾ آڻڻ ڪنهن شيء کي يا ڪو آسمان منجهان حڪم هنن ڏي آيو قرآن جي نازل ٿيڻ کان اڳ ۾ ته ڪي ملائڪ ڌيئرن ما لهم بذلک من علم ان هم الا يخرصون رڳو اٽڪل به ٿيو آهي خطرا جي ڳالهه بل قالوا انا وجدنا آباءنا پر چون ٿا اسان پنهنجو ابو ڏاڏو انهيء طريقي تي ڏٺو علا امة انهيء روايت تي امة معنيٰ روايت امة معنيٰ راهه امة معنيٰ قوم امة معنيٰ جماعت امة معنيٰ شخص به ايندو آهي ابراهيم عليه السلام امت هيو جو شخص شخصيت هئي وڏي و انا علا آثارهم مهتدون اسان انهن جي طريقي تي هلندڙ آهيون آثار معنيٰ نشان پيرن جا مطلب ته طريقو راهه رسم انهن جي پنهنجي پيء ڏاڏي جي طريقي تي آهيون، اهڙي ڪا ڳالهه ڪانهي اسان کي جو بلا دليل جي هجي، اهو دليل اسان وٽ آهي. وڪذلک ما ارسلنا من قبلک في قرية من نذير اهڙي طرح اسان جڏهن به ڪو موڪليو آهي ڳوٺ ۾ ڪو نذير الا قال مترفوها مگر چوندا هئا ان جا ان کي آرام پسند عياش وڏيرا ماڻهو انا وجدنا آباءنا علي امه اسان لڌوسين ابي ڏاڏي کي انهي طريقي تي ڪنهن نه الا اسان جي مت هئي قال اولو جئتڪم باهدا مما وجدتم عليه آباءڪم اي نبي تو چوين ته مان توهان کي اهڙي شيء ٻڌايان جا اها زياده هدايت واري هجي تنهن کان جيڪي جو توهان لڌو آ انهي تي پنهنجي ابي ڏاڏي کي ان کان بهتر شيء توهان جي آڏو اچي پيش ڪريان ته پوء اهو ممڪن آهي قالوا انا بما ارسلتم به ڪافرون چون ته اسان بيشڪ جو موڪليا ويا آهيون اسان توهان کي جيڪو ڏنو ويو آهي اسان ان جو انڪار ڪندڙ آهيون مطلب ته جيڪي توهان کي مليو آهي اسان ان کي ڪون ٿا مڃون اها ڳالهه اسان مطلب هي ٿيو وڃي ابي ڏاڏي جا تابعدار آهيون جيڪو اسانجي لاء هو رند نشان ٺاهي ويا آهن ان کي هلنداسي جيئن چئبو ته پراڻي لڪير لڪير جو فقير معنيٰ ان طريقي تي الله ٿو فرمائي فانتقمنا پوء اسان انتقام ورتوسين انهن کان پوء قرآن جا معارض ٿيا اهي قريش جيڪي قرآن جا معارض ٿيا اهي قريش جيڪي قرآن جا تابعدار ٿيا تن کي الله تعاليٰ حڪومت تي پهچائي ڇڏيو دنيا آخرت جي عزت ڏئي ڇڏي ۽ انهن جو دين دنيا ۾ پکيڙي ڦٽي ڪيو

ابراهيم عليه السلام ته هيئن هيو. واذ قال ابراهيم لابيه ابراهيم عليه السلام پنهنجي پيء کي چيو وقومه ۽ پنهنجي قوم کي انني بيشڪ مون براء مما تعبدون مان بيزار آهيان ان کان جيڪي توهان جو جنهن جي عبادت ڪندا آهيو ان کان مان بيزار آهيان هو عبادت ڪندا هيا بتن جي

سردارن کي، اميرن کي، خاندانن کي ڇڏي منصب رسالت هڪڙي اهڙي شخص کي ڏنو اٿس جو رياست ۽ دولت جي اعتبار سان ڪو خاص امتياز نٿو رکي باقي شرافت جي لحاظ سان ته سڀني ۾ خير آهي ڀلو آهي اها ڳالهه هي ڪن ڪون ٿا ڇو ته شرافت جيڪا نسبي هوندي آهي اها هاڻي هتي وڃائن ٿا سوال ۾ رياست کپي ڇو ته دنيا جي هي نبوت جو عهدو ڄڻ دنيا جو عهدو ٿا هي سمجهن

ڪي غريب ڪي امير ۽ اها تقسيم توهان ضرور لازمي طرح سمجهو ٿا ته اها الله تعاليٰ ڪئي آهي ته پوء نبوت جي متعلق به توهان اهو اعتبار ڪريو ڪيترا ڪيترا وڏي عزت وارا ماڻهو شاندار ماڻهو